صدق الله العلي العظيم اسان پڙهيون پڙهون پيا سورة انفال هاڻي پندرهين آيت کان وٺي پن ڇويهين آيت تائين في الحال پڙهيو اٿون پوء ڏسون ته ڪيستائين پڙهون ٿا هن ڳالهه ۾ ڏسون ته الله تعاليٰ اڳ ۾ ذڪر ڪيو ته هي جيڪو بشارت هئي بدر جي جيڪا جنگ آهي اها توهان جي لاء هڪڙي خوشخبري هئي ۽ تنهنجي لاء اطمينان قلب جي لاء هئي ۽ جيڪي ڪافر هئا انهن تي رعب سان ڇانئجي ويو هليو ۽ انهن سان اهو جيڪو ڪجهه ٿيو سو ان ڪري ٿيو جو هو الله تعاليٰ سين مخالفت ڪيائون ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪيائون پوء الله تعاليٰ سخت عقاب ڪرڻ وارو آهي عذاب ڏيڻ آهي بدلو وٺڻ وارو آهي پڄاڻي هن جي هٿ ۾ آهي ذالڪم فذوقوه پوء هاڻي اهو اٿئو ۽ پنهنجو چکو ڪافرن کي چيائين ته چکو پنهنجو مزو هن ڳالهه جو وان للڪافرين عذاب النار ۽ ڪافرن جي لاء اڃا يعني هي جيڪو مزو دنيا جو چکيو يعني شڪست آئي پنهنجو هنن کي هيڏا مارجي ويا ۽ هيڏا پڪڙجي پيا گرفتار ٿيا پوء وري ڇڏيائون ڪن کي ڪن کي ڪون ڇڏيائون پوء جيڪو ڪجهه ٿيو ۽ ڪي ڀڄي وڃي پهتا ڳوٺ وڃي اتي خبرون ڪيائون

ته ڦيرائي ڏيو پٺي ڏئي ڀڄي نه وڃو يعني ڪافرن سان جو مقابلو آهي ته پوء مقابلو آهي سخت اتي پٺ ڏئي ڀڄبو ته پوء هو ڏاڍا ٿي ويندا هليا ۽ ظاهر آهي ته پوء قوم جيڪا ملت محمد صليٰ وسلم جي اها ڪمزور ٿي ويندي هلي ان ڪري ڀڄڻو نه آهي پٺ ڏئي ڀڄڻو نه آهي سواء ٻن Exceptions جي ٻه استثنا، مستثنا، استثنا ڪيائين ٻه ڪهڙا، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال تان قتل مطلب جنگ جي لاء مطلب هڪڙي ٻي پلان يعني هڪڙي هي پلاننگ ٿي وئي آهي ته هاڻي وري ٻي ان ۾ ڏيکارجي جيڪڏهن دشمن کي ڀئي آئون ڀڄان پيو پر پوء وري پوئتي موٽي اچي وري ٻيهر ٻي پاسي کان رخ ڪري وري حملو اچي ڪجي ته اهو هڪڙو متحرفا للقتال او متحيزا الي فئه يا وڃو جيڪڏهن ڪمزور ٿي وڃي هليو صفا ۽ پوء وري وڃي ٻين پارٽي کي وٺي اچي يا ٻين ماڻهن کي وٺي اچي يا ٻين ماڻهن سان گڏجي يعني اهو خيال هجي جيڪڏهن خيال هجي ته هاڻ ته آئون ته مان اڄ ساڻو ڀڄان ئي ڀڄان بس مون کي لڪي جان ڇڏائڻي آهي ته اها جيڪا قبول نه آهي الله تعاليٰ وٽ پر جيڪڏهن هڪڙو ٻي پلاننگ يعني پلاننگ هڪڙي آهي وري ٻي پلاننگ آهي ان جي مطابق جيڪڏهن ماڻهو پٺتي ٿو موٽي وري اڳتي ٿو وڌي مطلب ته اهڙي قسم جو ته پوء اهو قبول آهي ۽ ٻيو يا وري پنهنجي وڌيڪ ٻيا ماڻهو وٺي اچڻ جي لاء وري ماڻهو وڃي وري ان کي وٺي اچي يا ڇا اهڙي قسم جون ٻئي اهي صورتون حال جيڪي آهن سي قبول آهن الله تعاليٰ وٽ ان ۾ ماڻهو پنهنجو مياري ڪونه ٿيندو پر جيڪڏهن ڀڄي جان ڇڏائڻ جي لاء رڳو ۽ ويو هليو وڃي لڪي ويهي رهيو ڪٿي ته پوء پنهنجو جيئن اسان جي سنڌ جي وري چاهي ٿو جن کي پٺ ۾ لڳو آهي تير يا جن کي پٺ ۾ لڳي آهي تلوار پوء هو ڏسندا هئا ته لاش هن کي اڳيان لڳو آهي يا ڌڪ يا پويان لڳو آهي پويان لڳو آهي معنيٰ هي ڀڳو ٿي الاء ڇا ٿي ڪيئي سمجهو ان ڪري مطلب ته اهي ماڻهو هئا

ماواه جهنم و بئس المصير ۽ بڇڙي جڳهه آهي وڃڻ جي جهنم جي جيڪا جاڳ آهي آهي ڪا ڀلي ڪونهي جتي ماڻهو ڪو چوڻ چاهي ته آئون اتي وڃان اها تمام بڇڙي جڳهه آهي فلم تقتلوهم ولڪن الله قتلهم هاڻي هن کي جيڪو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته هي جيڪي بدر ۾ توهان ماڻهو ماريا جيڪي ڪافر ۽ جيڪي پڪڙيا هئا اهو ماريا توهان ڪونه ماريا الله تعاليٰ ماريا الله تعاليٰ ڪيئن ماريا؟ الله تعاليٰ ڪي پنهنجي هٿ سان اچي ڪونه ماريا پر جيڪو چيائين ته مون ملائڪ موڪليا توهان جي لاء مطلب ته اهو اسانجي پلاننگ آهي هاڻي اسان وٽ مطلب ته اسانجي اسلام وارا به جيڪي آرٽسٽ آهن پنهنجا عالم آهن اهي اهي هڪڙا خيال سائين الله رسول الله صلي الله عليه وسلم جي پلاننگ جنگي جرنيل هو اهڙو فل زبردست هو هيئن هو هن جو پنهنجو عقل هو يا هن جو فهم الحمدلله رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي الله تعالي وحي ڪيو ٿي انهي مطابق هن ڪم ٿي ڪيو مطلب ته هو پنهنجي رٿا ڪونه هيس پنهنجي پلاننگ ڪونه هيس پاڻ جيڪا به رٿ چئجي ته ڀئي جنگي جرنيل ڀلو الحمدلله اهو تمام سٺي ڳالهه هئي پر هاڻي ايئن ڪونه ته هي جنگي جرنيل انهي وانگي پلاننگ ڪري اها هن کي رب پاڪ جيڪا مدد ڏني هئي سا پنهنجي طرفان ڏني هئي ۽ وحي جي مطابق هن اتي ڪم ڪيو ۽ پنهنجي رٿا ڪونه هئي اها ڳالهه سمجهڻ ۾ رکڻ کپي پوء هاڻي چئي ٿو فرمائي ٿو ته ولم تقتلوهم توهان انهن کي قتل ڪونه ڪيو پر بس ولڪن الله قتلهم پر الله تعالي انهن کي قتل ڪيو هاڻي ان ۾ هڪڙو لفظ وري ٻيو سنڌي ۾ ۾ جيئن اسان چوندا آهيون ته الله مارئي ڪنهن کي ڪنهن کي ميڻو ڏبو يا طعنو ڏبو يا ڇا چئبو آهي پٽ هڻبي ته پوء چئبو الله مارئي هاڻي ماريندو سڀ ڪنهن کي الله ڪو ٻيو ڪونه ٿو ماري ظاهر ڪنهن ماڻهو هٿ جي ڪنهن جي هٿان ٿو مري ته اهو شهيد ٿو ٿئي يا پنهنجي ڪنهن جي ٻئي جي مٿان ٿو مري پر ته به چئون ٿا ته الله تعاليٰ آخر موت ڏيڻ وارو به اهو آهي حياتي ڏيڻ وارو به اهو آهي مارڻ واري کان جيارڻ وارو ويجهو آهي وغيره وغيره اهي سڀئي ڳالهيون پنهنجي جاء تي آهن پر هت جيڪو الله تعاليٰ چئي ٿو ته مون پنهنجو اهو ڄڻ پٽ آهي جيڪڏهن ڪنهن کي چئجي ته توکي الله ماريو آهي توکي الله ماري. مت هونء ته ظاهر آهي سڀ ڪو مري ٿو، ضرور پنهنجي وقت تي مرندو، الله تعاليٰ ئي جي اجازت سان هو مرندو، الله تعاليٰ جي حڪم سان مطابق مرندو، پر ٻين کي چئبو ته هي شهيد آهي يا هي مري ويو يا هي فلان ٿي ويو، ائين ڪونه چئبو ته الله هن کي ماريو آهي، جڏهن چئبو الله هن کي ماريو آهي معني پٽ ٿي هن کي معني هي اهڙو ڪو معنيٰ خراب ماڻهو هو، بڇڙو ماڻهو هو، جو رب پاڪ هن کي ماريو تڏهن جان ڇٽي آهي ڪائنات جي ۽ ۾ ماڻهن جي سوسائٽي جي ۽ ۾ ٻئي لوڪ لکاء جي نه ته هي تمام بڇڙو هو ڌرتي کي تپائي ڏنو هئائين انهي جي معنيٰ هڪڙو اهو مفهوم ٿيو هاڻ فرمائي ٿو ولڪن الله فلم تقتلوهم ولڪن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولڪن الله رمي هاڻي هتي اڳيون ڳالهيون اڳي پوئتي آهن اهي مطلب اهو آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم کي الله تعاليٰ حڪم فرمايو ته مٽي کڻ ۽ پنهنجي هٿ سان ۽ اڇل هنن جي پاسي

جيڪي بٽوين محمد مصطفيٰ صلّي اللّٰه عليه وسلّم ۽ الله تعالٰي جي طرفان وحي جبرئيل عليه السّلام ته هاڻي اها ڳالهه جيڪي ۽ ماڻهو اسان جا آهن جيڪي ريشنلسٽ چئجي ٿو يا معتزلي جا پوئلڳ جيڪي پريگميٽسٽ جن کي ٿو چئجي سائنٽيفڪ ٿاٽ وارا جيڪي توهان هي ڪون هي ڪون ته پوء اهي روحاني ڳالهين کي ڪون ٿا مڃين پوء اها ڳالهه وري ابتي سبتي هيڏانهن هوڏانهن اڇل ڏئي ڇڏيندا پر هي الله تعالٰي هن کي ڪري ڏيکار ته هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو جڏهن دعا گهريائين پنهنجو يا جيڪا رات جو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سڄي رات دعا ٿي گهري ان وقت پوء الله تعالي هن کي ننڊ ننڊ جي وقت ڏني تنهن وقت هن کي ڏيکاريائين ته هيئن ٿيندو ۽ هيئن ٿيندو ۽ هيئن ٿيندو ۽ اهڙي نموني سان فلاڻو هت مرندو فلاڻو هت مرندو فلاڻو هت مرندو ۽ هاڻي فرمائي ٿو هتي الله تعالي ته جڏهن تو اڇلي هن کي خاڪ هنئين خاڪ هاڻي تنهنجي ته ڪيترائين ويندي پر سڄي لشڪر ۾ جيڪو جتي مرڻو هو اتي ان کي لڳي وڃي

اها تو ڪانه اڇلي اها الله تعاليٰ اڇلي سمجهو اها ڳالهه توکي سمجهڻ گهرجي مطلب ته الله تعاليٰ اهڙو ارينجمينٽ ڪيو اهڙو سڄو سلسلو هن جي هٿ ۾ ولڪن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا

اها ڳالهه ڪونهي ڪا، الله تعاليٰ توکي هنڊريڊ پرسينٽ مارڪون ڏياريون هن، پوء شڪرانو تون ڪر رب پاڪ جو، تون چئه يا رب مون تنهنجو شڪر آهي جو مون کي هيتريون مليون، آئون ته انهي لائق ڪونه هوس جو مون کي هيتريون مارڪون ملن ها، آئون اهڙي امتحان اهڙي نموني سان پاس ٿيان ها ته هي امتحان هو مؤمنن جو ته ڏسون ته ٽيگر ۾ اچي ٿا وڃن، ٽيڙي ۾ اچي ٿا وڃن، ڦوڪ ۾ اچي ٿا وڃن، پنهنجي هٺ وڏائي ته اسان ڀلا کٽي وياسون، هاڻي ٽي سؤ تيرهن هئاسون، هاڻي اسان جو ڪم جيڪو آهي سو وڏو آهي بس، اسين تمام بهترين ماڻهو آهيون، بهترين توهين هجو انهي ڪري جو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي چئي ۾ آهيو، انهي ڪري توهين بهترين آهيو، پر الله تعاليٰ جي مدد آهي، انهي ڪري شڪر رب پاڪ جو، هي توهان جو امتحان ڀلو امتحان، بلا هڪڙو هڪڙو ڀلو امتحان اهو ٿيو ٻيو ڍلو امتحان جيڪو بڇڙو امتحان توهان جو جيڪو مصيبت ۾ وجهي توهان کي پوء اهو به امتحان آهي هڪڙو حضرت ايوب عليه السلام جو امتحان هو پنهنجي بيماري جي ڪري فلاڻي جو امتحان هو فلاڻي سبب جي ڪري فلاڻي جو امتحان فلاڻي سبب ڪي ڪي سٺا امتحان هي حسن امتحان جيڪو هي ڀلو ڀلو امتحان هو ان ڪري پر ان ۾ ڏسڻو امتحان ان ڪري الله تعالا فرمائي ٿو ته ان ۾ ڏسون ته وري به شڪرانو ڪن ٿا يا هٺ وڏائي ۾ ٽيگر ۾ اچي ٿا وڃن هليا ان ڪري فرمائي وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسنا وڏي ان الله سميع عليم بيشڪ الله تعالا ٻڌندڙ آهي جو توهان ڇا پيا چئو ۽ جو ڇا پي هو ڪافر ڇا پيو چوي ۽ مؤمن ڇا پيو چوي ۽ توهان ڇا پيا سوچو ۽ عليم آهي جو ڄاڻي ٿو الله تعالي سڀ ڪجهه ۽ هاڻي توهان کي اها خبر هي ٻڌائي ٿو پيو جنگ توهان فتح کٽي آهي سو به توهان جي ٿي آهي هاڻي توهين واپس وڃو پيا يا وقت گذري ويو آهي جو مطلب ته رسول پاڪ صلي الله مديني ۾ پهچي ويو آهي تڏهن هيء سورت لٿي آهي هاڻي فرمائي ٿو ذالڪم هاڻي ڳالهه اها جي ائين آهي ذالڪم بس هتي پوء وقفو ڪبو ننڍڙو ٿورو گهڻو ذالڪم معنيٰ ڳالهه اها ائين آهي جيئن اسان هت بيان ڪئي آهي حق حقيقت اها آهي بس ذالڪم ولاڪن وان الله موهن ڪيد الڪافرين ۽ الله تعاليٰ جيڪو آهي سو ڪمزور ڪندڙ آهي ڪافرن جي رٿا کي، رٿا ڪيد جيڪا ڪيد معنيٰ هو مڪر ۽ ڪيد ان ٻنهي جي معنيٰ ڪيد ڪاف ڪتي سان قيد قاف قلم سان اهو قيد جيڪو آهي سو اهو جيل ۾ وڃڻ جي ڳالهه آهي ۽ ۽ هي ڪيد جيڪو آهي سو رٿا رٿا جي ڳالهه آهي پلاننگ جي ڳالهه آهي منصوبه بندي جي ته ان الله موهن ڪيد الڪافرين ڪافرن جو جيڪا رٿا بندي آهي سوچ ويچار آهي هن پلاننگ جيڪا آهي انهن جي اها الله تعاليٰ ڪمزور ڪرڻ وارو آهي اها ڊاهيندڙ آهي نيٺ ته ڊهندي ڪيسين رهندي ڌوڪي جي ديوار هو يار ان تستفتحو فقد جاءڪم الفتح هاڻي اهو ٻنهي کي ايڊريس ٿي سگهي ٿو يا ايڊريس آهي نبي پاڪ جي ماڻهن کي يعني مومنن کي ته توهان گهريو هو فتح ته هاڻي فتح آئي اٿو يا ڪافرن ڏانهن مخاطب الله تعالي آهي ته هنن گهري هئي پنهنجو ته اسان وڏي هيڏا آهيون، هزار ماڻهو آهيون، اسين هيڏا آهيون، اسين هيڏا آهيون، اسين قريش آهيون، اسين ڪعبي جا رکپالا آهيون، اسان هي آهيون ۽ هي محمد اچي فتنو پيدا ڪيو آهي، اسان جي وچ ۾ جهيڙو پيدا ڪيو اٿس، هاڻ اسان کي کٽڻو آهي، هن کي ختم ڪرڻو آهي ته تنهن ڪري هاڻي اهو مطلب پوء ان سينس ۾ جيڪڏهن ڏسبو ته هي آئرونيڪل پنهنجو آهي ڄڻ هڪڙو جملو ته هي جي توهان ٿي سوڀ گهري سا هي اٿئو سوڀ توهان جي يعني سوڀ توهان جي ٻوٿ ۾ لڳي آهي ۽ توهان جي خلاف ٿي آهي جيڪو توهان جو خيال هيو جيڪڏهن ڪافرن سان الله تعالي مخاطب آهي ته اها معنيٰ آهي ان تستفتحوا فقد جاءڪم الفتح وان تنتهوا فهو خير لڪم جيڪڏهن ڇڏي ڏيندؤ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي مخالفت ۽ ان سان مقابلو ڪرڻ ۽ ان سان جنگ جدل ڪرڻ جي ڳالهه ختم ڪندؤ ته توهان جي لاء سٺو آهي. تنهنجو اها ڳالهه هتي انهيء سينس ۾ آهي. وان تعودوا نعد پوء جيڪڏهن توهين موٽندؤ وري به اهڙي بڇڙائي ڪرڻ تي، وري به جنگل جدال ڪرڻ تي ته اسين به موٽنداسون. نعد ان تعودوا نعد هاڻ اها ساڳي ڳالهه سورت بني اسرائيل ۾ الله تعاليٰ فرمائي پنهنجي ان جي لاء بني اسرائيل قوم جي لاء ته توهان کي ٻه دفعا مطلب ته اهڙي بڇڙائي ڪيو پوء مون پنهنجا بندا موڪليا توهان جا ٻوٿ ڀڳائون توهان جون مسجدون ڊاٺائون پر تهين جو وري به ڪندؤ ته اسين به وري وري ڪنداسون يعني تهين وري بڇڙائي ڪندؤ ته اسين وري توهان کي پنشمينٽ ڏينداسون عذاب ڏينداسون توهان کي اهڙو جو ٺاهي جوڙي هن ڪري فرمائي ٿو وان تعودوا نعد ۽ توهان جي موٽندؤ پوء اسان به موٽ اسان به اسان به پنهنجي ڳالهه تي اينداسون پنشمينٽ توهان جي ڪنداسون ولن تغني عنڪم فئتڪم شيئا هاڻي ان مطلب هي ساڳي آيت هلي پئي انهي منجهان به آهي ته هي مخاطب جيڪي هن ۾ آهن سي ڪافر آهن يعني قريش ان وقت جا جيڪي

فئتڪم شيئا ولو کثرت جيتوڻيڪ توهان جي گهڻائي هئي. پر هاڻي جيڪڏهن مؤمنن جي لاء اهو ساڳي ڳالهه ڪجي ته ڀئي احد جي جنگ ۾ مطلب ته ڪافي هئا پر پوء اها به هن کي ڪم ڪونه آئي يا حنين ۾ هنن کي اها ڪم ڪائي ڪثرت ڪم ڪونه آئي پر پوء مطلب ته الله تعاليٰ جو وري به هنن تي راضپو جيڪو هيو انهي جي ڪري فضل هو جيڪو الله تعاليٰ جو انهي جي ڪري وري پوء مطلب ته سهي ويا برداشت ڪري ويا جيڪا به ڳالهه ٿي اها برداشت ڪري ويا سهي ويا پر فئتڪم شيئا ولو ڪثرت جي ڪيتري به ڪثرت هجي توهان جي يعني توهان جي ڪثرت گهڻائي جي ڪري ائين نه سمجهو ته پنهنجو گهڻا هونداسون ته کٽينداسون ٿورا هونداسون ته هارائينداسون ائين ڪونه سورت بقره ۾ فرمايو طالوت ۽ جالوت جي جنگ جي متعلق دائود عليه السلام جيڪو هو کٽي جڳا جنگ ان ۾ به الله تعالي فرمايو ته ڪڏهن مطلب ائين ٿيندو آهي ته ننڍي پارٽي جيڪا ٿوري پارٽي ماڻهن جي يعني ٿورا ماڻهو هوندا آهن جيڪي گهڻن ماڻهن تي ڪاميابي حاصل ڪندا آهن اهو ائين ٿيندو آهي جو جو پنهنجو الله تعاليٰ هن جي مدد ڪندو آهي ۽ پنهنجو الله تعاليٰ ان سان ساڻ هوندو آهي ساڻي هوندو آهي مددگار هوندو آهي وان تعودوا نعد ولن تغني عنکم فئتکم شيئا ولو کثرت وان الله مع المؤمنين بيشڪ الله تعالي مؤمنن سان آهي الله تعالي ڪافرن سان ڪونه هوندو پر مطلب ڪنهن به جنگ منجه ته الله تعالي ڪافرن جي طرفان ويهي ماڻهن کي ماري پر پوء الله تعالي ڪڏهن ڇڏي ٿو ڏي ڀئي ٺيڪ آهي پنهنجو هتي هر احد جي جنگ منجهه ستر ماڻهو مسلمان وڏا وڏا وڏا ڪبار پنهنجو اصحاب آهن حضرت حمزه رضي الله تعالٰي عنه انهن منجهه آهي ٻيا به ماڻهو ڪيترا مطلب جن جا نالا آهن ته به تاريخن ۾ لکيا پيا اهي شهيد ٿيا مطلب ته الله تعالٰي اجازت ڏئي ڇڏي ته وري شهادت ٿين پوء ان جو به سبب هو ته ڀئي توهان پويان کان آيا هو هيئن ٿيو هون ٿيو پر اهو لوح قلم ۾ لکيل هو ته ائين ٿيندو پوء وري پنهنجو ان چيو ته ڀئي ڪڏهن اسين کٽون ٿا ڪڏهن هو کٽن ٿا مطلب ته ائين ٿئي ٿو ائين نه ڪو ماڻهو ٽيڙي ۾ اچي وڃي ته ڇو جو آئون مسلمان آهيان تنهن ڪري آئون کٽندس ئي کٽندس هاڻي هتي وري فرمائي ٿو يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله اي ايمان وارؤ! الله جي اطاعت ڪريو ۽ ان جي رسول جي اطاعت ڪريو. هاڻي هي اڄڪلهه جيڪو مسئلو پيدا ٿيو آء وري هر هر اچان ٿو ان موضوع تي ان ڪري جو اسان جي اکين جي اڳيان مون جي ٻوٿ ۾ ماڻهو اها ڳالهه هنئي آهي اسان جي پنهنجي ئي مطلب ته سنڌي ڳالهائڻ وارا پاڻ کي وڏا افلاطون سمجهن ڀئي جڏهن الله جو هي لفظ آهي ته اسين رسول جي ڳالهه ڇا لاء مڃون لا حول ولا قوت الا بالله الله تعالٰي چئي ٿو اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله تعاليٰ جي اطاعت ڪريو ۽ رسول جي اطاعت ڪريو. الله تعاليٰ هڪڙو جنرل ڳالهه ڪا ٻڌائي ڇڏي، ان جو تفصيل محمد صلي الله عليه وسلم توهان کي ٻڌايو آهي. جيئن وضو هيئن ڪجي، قرآن هيئن پڙهجي، عبادت هيئن ڪجي، نمازون هيئن ڪجن ۽ ان جو تفصيل ته قرآن شريف ۾ ڪونهي ته ڪيتريون نمازون ڪيتري وقت پڙهجن، ڪيتريون سنتون، ڪيتريون فرض، ڪيترا ڇا، ڪهڙي ڪهڙي سورت پڙهجي، ڪيئن پڙهجي، ڇا ڪجي ۽ اهي ڳالهيون ته قرآن شريف ۾ ته ڪونهن پر هو چوندا نه اسان وٽ قرآن آهي ته پوء اسين رسول کي ڇا لاء رسول صلي الله عليه وسلم حديث ڳالهائي ڪوڙيون آهن ڪيڪڙيون آهن هاڻي اهو هڪڙو فتنا وڌا پنهنجا ئي اسان جا علماء ئي پهريان جيڪي هئا انهن ئي بڇڙائي اها ڦهلائي پهرين هڪڙو نفرت ڏنائون حديثن جي خلاف ته حديث خلاف حديث خلاف حديث پوء ماڻهو منڪر حديث جا پيدا ٿيا هاڻي وري اهي آهن جو باقي بلڪل رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي ٻاهر ڪڍي چيو تون نڪري وڃ ۽ اسان قرآن شريف ڊائريڪٽ اسان کي مليو آهي جبرئيل عليه السلام اسان تي لٿو آهي

هاڻ تائين نه ڪو الله جي پويان نه ڪو به رسول جي پويان ته پوء گڏهه گابي جي پويان پنهنجي خيال جي پويان پنهنجي نفس هوا جي پويان پنهنجو عقل جي پويان پنهنجي عقل توهان کي ڪم ڪونه ايندو اتي الله تعالي فرمايو ته منهنجي امر تي هلو جيئن آئون حڪم ٿو ڪريان فاستقم ڪما امرت استاد مجاهد چيو سورت هود منجهه فاستقم ڪما امرت استقامت ڪريو جيئن توهان کي مون ٻڌايو آهي تيئن

هي ماڻهوء کي کارڻ جي لاء الله تعالي شيطان جي وچ ۾ پيدا ڪري ڇڏيو آهي هاڻ اهو پيو هلي شيطان جتي ڪٿي ويندو هاڻ فرمائي يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ۽ ان کان ڦرو نه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي حڪمن کان الله جي حڪمن کان ڦري نه وڃو ۽ ۽ تهين ٻڌو پيا يعني اچي پئي ته سامهون سڀئي ڳالهيون اچن پيون ۽ وحي اچي پئي، ان وقت نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جا اصحاب جيڪي آهن تن ڏٺو پئي ته هيء اچي پئي هينئر، هيء ڳالهه هيء آهي، هينئر ڳالهه هيء آهي ۽ ههڙا معجزا ٿين پيا بدر جي جنگ منجه يا فلاڻي جنگ منجه ۽ الله تعاليٰ آخر ۾ ڪامياب ڪري ڏيکاريو سو هڪڙا ٿورڙا ماڻهو جيڪي ڀڄي نڪتا پنهنجي مڪي منجهان وڃي اتي ويچارا ٿانيڪا ٿيا پنهنجي مديني ۾ اتي الله تعاليٰ پاڪ هنن کي پنهنجو سڄو مدد ڏني هيڏي نصرت ڪئي سڄو نه رڳو عرب جيڪو آهي حجاز ۽ سڄو عرب اهي مسلمان ٿيا پر ايران عراق سيريا مصر ڪنعان وڃي موراڪو تائين ست سؤ يارهن ست سؤ ٻارهن عيسوي ۾ وڃي سنڌ تائين پهتا پنهنجو الحمدلله سڄو ملڪ هي جيڪو به آهي سو مسلمان ٿي هليو هاڻي اهي سڀ ميجارٽي مسلمان رهندا قيامت ڏينهن تائين خير الله تعاليٰ هتي انهن انهن علائقن ۾ جتي اهي نبي پاڪ هليا آهن، حضرت نوح عليه السلام، حضرت ابراهيم عليه السلام، حضرت عيسيٰ، حضرت موسيٰ عليه السلام، حضرت محمد مصطفيٰ صلّي اللّٰه عليه وسلّم انهن جا اصحاب سڳورا جتي ڦريا آهن، هاڻ هتي ميجارٽي مسلمانن جي رهندي، هتي ڪافر جيڪو آهي سو ميجارٽي ۾ نه رهندو.

يعني ڪي ماڻهو اهڙا به آهن جيڪي ها ها اسين ٻڌون پيا ٻڌون پيا پر توجهه ڪونه ڪنداسون پر وري هو جيڪي يهودي آهن اهي چوندا سمعنا هو اسان ٻڌوسون پر ان جو ابتڙ ڪم ڪنداسون نافرماني ڪنداسون عصينا ان شر الدواب الله تعاليٰ فرمائي ٿو مثال ٿو ان جو ڏي ته سڀني کان بڇڙو جانور جيڪو ڌرتي تي اهو آهي جيڪو عند الله وٽ عند الله صم بڪم اهو جيڪو ٻوڙو آهي ۽ گونگو آهي. ٻوڙو آهي ٻڌي ڪونه ٿو ۽ بڪم آهي گونگو آهي جيڪو ٻڌي. ۽ مطلب سڀ جانور جيڪي به آهن اهي ٻڌن به ٿا اهي اهي ڪجهه نه ڪجهه آواز باواز اهو به ڪن ٿا پر بڇڙي ۾ بڇڙو آ انسان آهي جيڪڏهن الله تعالا ان کي ڪري والتين والزيتون

هاڻي جيڪي پڪڙجي ويا ان وقت رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ پنهنجو ڪافر جيڪي قريش هئا پڪڙ پڪڙجي ويا هٿ ڪري ان گرفتار ڪيائون هاڻي ان ۾ الله تعالي انهن کي اشارو ٿو ڪري ته جيڪڏهن توهان ۾ ڪا چڱائي هوندي ته الله تعالي توهان کي چڱائي اها ڏيندو جيڪي توهان جي دلين ۾ مطلب دلين جو راز الله تعالي ڄاڻي ٿو اهو هتي اهو اشارو ان آيت ۾ ڪيو اٿئي ولو